ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຈັດພິທີລະນຶກເຖິງຊີວິດຜູ້ຄົນ ວຽກງານ ແລະ ການເສຍສະຫຼະ ທີ່ພວກສະມາຊິກ 21 ຄົນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ໄດ້ສູນເສຍຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄປ ເວລາເຮືອບິນ ຂອງສາຍການບິນອີທິໂອເປຍ ເກີດອຸບັດເຫດໃນເວລາບໍ່ດົນ ຫຼັງຈາກບິນຂຶ້ນຈາກອາດິສອາບາບາ ມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ໄນໂຣບີໃນວັນອາທິດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະປະຊາຊາດທີ່ຢູ່ໃນເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວ ກຳລັງເດີນທາ ງໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງໃຫຍ່ ເລື່ອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໄນໂຣບີ ລີຊາ ສຣາຍ ລາຍງານມາໃຫ້ VOA ຊາບຈາກພິທີດັ່ງກ່າວໃນນະຄອນເຈນີວາ ດັ່ງສາລີຈະສະເໜີລາຍລະອຽດໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ
ຂ່າວກ່ຽວກັບການໂຈມຕີຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍຕໍ່ວັດມຸສລິມສອງແຫ່ງໃນນິວຊີແລນ ໄດ້ມີຂຶ້ນບໍ່ດົນເທົ່າໃດກ່ອນພິທີຈະເລີ່ມຂຶ້ນ ໃນການສັນລະເສີນຕໍ່ສະມາຊິກຂອງສະຫະປະຊາຊາດຂອງທ່ານນັ້ນ ທ່ານໄມ ເຄິລ ມອນເລີ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ທີ່ສຳນັກງານສະຫະປະຊາຊາດໃນເຈນີວາ ໄດ້ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ການສູນເສຍພວກເຄາະຮ້າຍໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງຄົນທັງໝົດ 157 ຄົນທີ່ໄດ້ເສຍຊີ ວິດຢູ່ໃນເຮືອບິນເອທິໂອເປຍນັ້ນ ລຸນຫຼັງຄວາມມິດງຽບໜຶ່ງນາທີແລ້ວ ກໍໄດ້ກ່າວຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມເສົ້າໂສກ ແຕ່ກໍມີຄວາມພູມໃຈກ່ຽວກັບຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ ຄວາມເສຍສະຫຼະ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງ ພວກນັກວິຊາຊີບຊາວໜຸ່ມ ທີ່ໄດ້ສູນເສຍຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄປໃນການຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນ ທ່ານໂມເລີກ່າວວ່າ There were people like Michael Ryan from the World Food Program who fought the Ebola break ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຄົນເຊັ່ນ ໄມເຄິລ ຣາຍອັນ ຈາກໂຄງການອາຫ ານໂລກ ທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບການລະບາດຂອງໂລກອີໂບລາ ຊ່ວຍເຫຼືອພວກຊາວອົບພະຍົບໂຣຮິງຢາ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ໃນແຫ່ງຕ່າງໆ ຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກປະທັບໃຈກັບຄຳເວົ້າຂອງແມ່ຂອງລາວໃນໂທລ ະພາບໄອຣິສກ່ຽວກັບລາວ ວ່າລາວພະຍາຍາມເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງລາວໃຫ້ຄົນອື່ນ ແມ່ລາວເວົ້າວ່າລາວເຮັດແທ້ ລາວເປັນວິລະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ມັນເປັນຄວາ ມຈິງສຳລັບທຸກໆຄົນໃນມວນໝູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ ພວກເຂົາເຈົ້າທຸກຄົນເປັນວິລະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ ປຣິຊາ ຈາອຸຍ ທີ່ເວົ້າຕາງໜ້າພວກພະນັກງານຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເອີ້ນໂສກນາດຕະກຳ ດັ່ງກ່າວວ່າ ເປັນອັນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ຕົກຖືກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງໄດ້ເວົ້າໂດຍຜ່ານນາຍພາສາວ່າ The 21 staff members who were taken away from us ພວກພະນັກງານ 21 ຄົນທີ່ຖືກນຳເອົາໄປຈາກພວກເຮົາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເ ວລາສັ່ງລາຄົນຮັກຄົນແພງ ຫຼື ໝູ່ຄູ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ປະຈຳຢູ່ໃນ 12 ອົງການພິເສດ ແລະ ຢູ່ໃນໜ່ວຍຮັກສາຄວາມສະຫງົບໜ່ວຍໜຶ່ງ ແຕ່ລະມື້ແຕ່ລະວັນພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ເທື່ອລະເລັກເທື່ອລະນ້ອຍກ່ຽວກັບພ ວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ພົບເຫັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນເປັນແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍພິເສດແບບໃດ ໂສກນາດຕະກຳໄດ້ປະທະກັບຄອບຄົວຂອງສະຫະປະຊາຊາດໃນຫຼາຍໂອກາດ ໃນປີ 2003 ພວກກໍ່ການຮ້າຍໄດ້ໂຈມຕີ ຫ້ອງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ບັງກລາເທດ ໄດ້ເອົາຊີວິດພະນັກງານໄປ 22 ຄົນ ອີກເທື່ອໜຶ່ງໃນອາລເຈີ ໃນປີ 2007 ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້ສັງຫານຜູ້ຄົນ 17 ຄົນ ອຸບັດເຫດເຮືອບິນຕົກໃນສາທາລະນະລັດປະຊ າທິປະໄຕກົງໂກ ໃນປີ 2011 ໄດ້ເອົາຊີວິດຜູ້ຄົນໄປ 33 ຄົນ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພະນັກງານຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ ຊາອຸຍ ກ່າວວ່າ ມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຈະສະຫຼອງຊີວິດຂອງພວກພະນັກງານເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ເພື່ອຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າອັນສູງສົ່ງຂອງບາງຄົນທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອຸດົມການຂອງສະຖາບັນດັ່ງກ່າວມາ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ VOA